ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ເງິນງານການສຶກສາຕ້ອງມາກ່ອນ ຢ່າຮີບຮ້ອນຫາຮັກງານຈະເສຍ ຖ້າຂາດເງິນຂາດງານພານຂາດເມຍ ງານບໍ່ເສຍເງິນຄົງມີເມຍຄົງມາ

ພໍເຖິງເວລານາທີ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີຈະນຳເອົາເລື່ອງມ່ວນໆ ເພງມ່ວນໆ ມາສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ເພີ່ມພະລັງຊີວິດໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່ າເບົາສະໝອງ ລາຍການພວກເຮົານີ້ກໍບອກຢູ່ແລ້ວວ່າເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ສະນັ້ນກໍຫວັງວ່າມິດລາຍການທຸກໆທ່ານນັ້ນ ຟັງແລ້ວກໍຈະເບົາສະໝອງທຸກທ່ານ ແມ່ນແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ຟັງເພື່ອຄວາ ມມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອຄວາມສະໜຸກສະໜານ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍອາລົມ ເພື່ອເບົາສະໝອງ ແມ່ນແລ້ວ ພະຍາຍາມຜ່ອນຄາຍ ເລື່ອງສັບສົນວຸ້ນວາຍຕ່າງໆນີ້ກໍປະໄວ້ກ່ອນ ບໍ່ວ່າຊິເປັນວຽກງານ ເລື່ອງຄອບຄົວ ເລື່ອງຄວາ ມຮັກກໍໄດ້ ພໍປົງພໍວາງກໍວາງໄວ້ແດ່ ຢ່າເກັບໄວ້ໃຫ້ມັນໜັກສະໝອງເນາະ ແມ່ນ ເລີ່ມວັນໃໝ່ດ້ວຍຈິດໃຈທີ່ຊື່ນບານ ແມ່ນແລ້ວ ຄົນເຮົາແຕ່ລະຄົນກໍມີບັນຫາແຕກຕ່າງກັນໄປ ຮ້ອຍແປດພັນປະການ ບັນຫາມີໄວ້ເ ພື່ອແກ້ ທຸກໆບັນຫາຍ່ອມມີທາງອອກ

ເພື່ອຢາກຮູ້ ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ
ສອງເພງຜ່ານໄປ ຄິດວ່າຄົງເປັນທີ່ສຸກະໂລໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຄັນເພງຖືກໃຈກໍຊິໄຄໄດ້ເນາະ ສົມແພງເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ຖ້າເພງບໍ່ຖືກໃຈນີ້ກໍຄືຊິບໍ່ຄັກປານໃດ ຄົນເຮົາມັກບໍ່ຄືກັນ ແມ່ນແລ້ວ ນານາ ຈິດຕັງ ບາງເທື່ອຖືກໃຈຜູ້ຈັດ ຂັດໃຈຜູ້ຟັງກໍເປັນໄປໄດ້ ເປັນໄປໄດ້ ເປັນໄປໄດ້ ເອົາ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ຟັງໄປເລື້ອຍໆ ຄິດວ່າຄົງຈະມີເພງທີ່ຖືກໃຈຢູ່ ອືມ ຟັງເພງແລ້ວ ຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດເ ລີຍດີກວ່າ ອືມ ດີແທ້ ດີວ່າ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດມື້ນີ້ມີຊື່ວ່າ

ສ່ຽວຈ່ອຍກັບສ່ຽວຕຸ້ຍພາກັນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ແລ້ວເຂົ້າພັກເຊົາຢູ່ໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງ ໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ແມ່ນມີ 15 ຊັ້ນ ອືມ ຕຸ້ຍກັບຈ່ອຍແມ່ນພັກຢູ່ຊັ້ນທີ 10 ແມ່ນແລ້ວ ຢູ່ເມືອງທີ່ສອງສ່ຽວໄປທ່ຽວນັ້ນແມ່ນມັກເ ກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ເລື້ອຍໆ ສະນັ້ນຢູ່ໃນຫ້ອງນອນຈຶ່ງມີປຶ້ມຄູ່ມື ເພື່ອວ່າແນະນຳອາການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວນີ້ຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ອືມ ສ່ຽວຈ່ອຍຢິບປຶ້ມນັ້ນຂຶ້ນມາອ່ານ ມີຕອນໜຶ່ງຂຽນໄວ້ວ່າ ເວລາເກີດແຜ່ນ ດິນໄຫວແມ່ນຫ້າມໃຊ້ລິບ ໃຫ້ແລ່ນລົງຕາມຂັ້ນໄດ ສ່ຽວຕຸ້ຍໄດ້ຍິນກໍຫົວຂຶ້ນແລ້ວເວົ້າວ່າ ໂອຍ ແລ່ນລົງຕາມຂັ້ນໄດແຕ່ຊັ້ນ 10 ຈັ່ງຊິຮອດຊັ້ນທີ 1 ຕຶກພັງທັບຕາຍກ່ອນແລ້ວ ສ່ຽວຈ່ອຍກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ແມ່ນຄວາມໂຕ ໄດ໋ເນາະ ຄັນຊັ້ນຊິເຮັດແນວໃດ ໃຊ້ວິທີຂອງເຮົາດີກວ່າສ່ຽວເອີຍ ວິທີແນວໃດ ວິທີຂອງໂຕຫັ້ນ ເວົ້າມາເບິ່ງດູ ວິທີຂອງເຮົາອະ ເວລາເກີດແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນໃຫ້ແລ່ນຂຶ້ນໄປຊັ້ນສູງສຸດ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າຈັ່ງຊັ້ ນ ແລ່ນຂຶ້ນໄປຊັ້ນສູງສຸດແລ້ວປອດໄພຫວາ ບໍ່ ແລ່ນຂຶ້ນໄປຊັ້ນເທິງສຸດ ເວລາຕຶກພັງ ມັນຈຶ່ງຄ່ອຍຊອກຊາກສົບເຫັນງ່າຍ

ຄິດວ່າແລ່ນຂຶ້ນໄປຊັ້ນເທິງສຸດແລ້ວຊິປອດໄພ ສຸດທ້າຍກໍຕາຍຄືເກົ່າ ຕາຍຄືເກົ່າ ອື
ກໍຍັງວ່າເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເນາະ ເວົ້າເລື່ອງແຜ່ນດິນໄຫວ ຄັນແມ່ນວ່າຢູ່ຕຶກສູງນີ້ໄປໃສມັນກໍບໍ່ທັນດອກແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແລ້ວແຕ່ດວງຕອນນັ້ນນະ ອື ແມ່ນ ເອົາ ມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເລື່ອງຕໍ່ໄປ ດີກວ່າ ເວົ້າເລື່ອງແຜ່ນດິນໄຫວມັນເປັນຕາຢ້ານ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ກະຊັ້ນມາຟັງເລື່ອງເບົາໆຕໍ່ໄປເລີຍ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ຕໍປໍ ມີແມ່ປ້າໜຶ່ງ ປ້າສີນາມສົມມຸດ ລາວຍ່າງຂາຫ້ານເຢັກຫ້ານເຢັກມາສຸກສາລາເຂດ ບ້ານ ຕີນຂອງລາວນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດ ເມື່ອແພດປະຈຳສຸກສາລາເຫັນກໍຕົກໃຈ ພ້ອມທັງເວົ້າຂຶ້ນມາ ປ້າ ຕີນປ້າໄປຢຽບຫຍັງມາ ຄືວ່າເລືອດໄຫຼຍ້ອຍຢູ່ແບບນີ້ ປ້າສີກໍເລີຍເວົ້າແບບໃຈເຢັນວ່າ ໂອ້ຍ ບັກຫຼ້າ ເອີຍ ອັນປ້ານັ້ນໄປຕັດຕໍໄມ້ ກໍເລີຍໄປຢຽບເອົາຕໍປໍ ມັນກໍເລີຍວ່າເປັນແນວນີ້ລະ ແພດຄົນນັ້ນບໍ່ເຂົ້າໃຈຄຳວ່າຕໍປໍ ກໍເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ຕໍປໍແມ່ນຫຍັງປ້າ ຢ່າເວົ້າແນວແມ້ ເຈັບປານນີ້ຍັງມີອາລົມມ່ວນຢູ່ຫວາ ຊິມ່ ວນຈັ່ງໃດເດ ກະຍັງວ່າປ້າຢຽບຕໍປໍ
ປ້າກະດາຍ ຕໍປໍ ຕະປູແມ່ນບໍ່ ຢຽບຕະປູອັນຕະລາຍໃດ໋ ຄັນແມ່ນຕະປູຂີ້ໝ້ຽງ ອາດເປັນບາດທະຍັກໄດ້ໃດ໋ ມັນບໍ່ແມ່ນຕະປູ ຕໍປໍ ເຂົ້າໃຈບໍ່ ຕໍປໍ ອ້າວ ຕໍປໍບໍ່ແມ່ນຕະປູ ມັນແມ່ນຫຍັງຊັ້ນນາປ້າ ມັນກະແມ່ນຕໍປໍຫັ້ນແຫຼະ ຮູ້ ບໍ່ຕົ້ນປໍທີ່ເພິ່ນຕັດເອົາມາເຮັດເຊືອກຫັ້ນນະ ເພິ່ນຕັດຕົ້ນມັນໄປແລ້ວ ມັນກໍເຫຼືອແຕ່ຕໍ ເອີ້ນວ່າຕໍປໍ

ຫຼາຍຄົນນີ້ອາດຈະບໍ່ຮູ້ເດເນາະວ່າຕົ້ນປໍເປັນຕົ້ນໃດໆແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຄົນຢູ່ໃນເມືອງນີ້ແຮ່ງແລ້ວ ຕົ້ນປໍສ່ວນຫຼາຍເພິ່ນຕັດ ເອີ ກໍມີເປັນຕົ້ນຊ່ຳໂປ້ມື ປໍຕີນີ້ລະ ມັນຈະເກີດຢູ່ຕາມແຄມນ້ຳບ່ອນທີ່ ດິນຊຸ່ມ ຄົນສະໄໝກ່ອນນີ້ເພິ່ນຈະຕັດເອົາມາແລ້ວກໍລອກເອົາເປືອກມັນນີ້ມາເຮັດເຊືອກ ເຊືອກປໍນີ້ມັນດີ ແຕ່ວ່າທຸກມື້ນີ້ຫາຍາກແລ້ວສົມແພງ ແມ່ນລະ ສົມແພງກໍພໍນຶກອອກຢູ່ ກໍປໍຕີເດ ແພດຜູ້ນັ້ນ ລາວອາດຈະບໍ່ ເຄີຍເຫັນຕົ້ນປໍຈັກເທື່ອເນາະ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ອືມ ລາວກໍເລີຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຕໍປໍແມ່ນຫຍັງແມ່ນບໍ່ ອືມ ແມ່ນລະ ຄິດວ່າແມ່ນຕະປູແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ສົມແພງກໍຍັງຄິດຄືກັນ ຕໍປໍກໍຕະປູຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ ແມ່ນລະເນາະ ມາ ປ່ຽນບັນຍາກາດ ຟັງເພງມ່ວນໆອີກກ່ອນ

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງໂດນຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຂຶ້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລ າຍການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ ຟັງແລ້ວອົມຍິ້ມ ສະໝອງປອດໂປ່ງແນ່ນອນ Hear my sound

ທ່ານກຳລັງຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ຈາກວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 MHz ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ຊອກເອົາເລື່ອງມັນມ່ວນມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນແລ້ວ ຫວັງວ່າຈະເປັ ນທີ່ສຸກອາລົມໃຫ້ທຸກໆທ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຫວັງວ່າຄົງຊິເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ກ່ອນຟັງເພງ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເລົ່າເລື່ອງ ຕປ ອືມ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນຄິດວ່າແມ່ນເປັນຄຳຫຍໍ້ເນາະ ເຈົ້າ ເວົ້າເລື່ອງຄຳຫຍໍ້ນີ້ກໍມີຫຼາຍຄຳເພິ່ນມັ ກໃຊ້ ເບິ່ງວ່າສົມແພງນີ້ພໍຮູ້ບໍ່ ພໍຮູ້ຢູ່ ຄຳໃດ ລອງວ່າມາເບິ່ງດູ ເຊັ່ນວ່າ ປກຊ ປກຊ ຮູ້ບໍ່ວ່າມັນຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ ງ່າຍໂພດ ປກຊ ກໍແມ່ນປ້ອງກັນຊາດ ອືມ ພາສາຈີນເອີ້ນວ່າ ກົວຝັງ ໂອ້ ແມ່ນຫວາ ກົວຝັງເນາະ ຄັນຊັ້ນ ປກສ ເດ ປກສ ກໍແມ່ນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຖືກຕ້ອງ ພາສາຈີນເອີ້ນວ່າ ກົງອານ ແມ່ນບໍ່ ອືມ ເກັ່ງຫຼາຍ ຖືກຕ້ອງ ອືມ ປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສົມແພງກໍຮູ້ແລ້ວ ບາດນີ້ ອປສ ເດ ຮູ້ບໍ່ ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ ອ ປສ ຫວາ ອືມ ອືມ ຄິດອອກແລ້ວ ອົງການປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນບໍ່ ອືມ ເກັ່ງຫຼາຍ ສະແດງວ່າສົມແພງນີ້ຊອກຮູ້ໄດ້ດີ ຄັນຊັ້ນ ປອດ ເດ ຮູ້ບໍ່ ແມ່ນຫຍັງ ປອດ ກໍແມ່ນ ປໍ ກໍແມ່ນປ້ອງກັນ ອືມ ອໍ ຄືຊິແມ່ນອົງການ ສ່ວນວ່າ ດໍ ຄືຊິແມ່ນ ເດັກ ປ້ອງກັນອົງການເດັກແມ່ນບໍ່ ໂອ້ຍ ບໍ່ແມ່ນດອກ ອ້າວ ແມ່ນຫຍັງຊັ້ນນະ ປໍອໍດໍ ກໍແມ່ນປອດຊັ້ນຕົວ
ແມ່ນໄດເນາະ ວິໄລພອນກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ງົງ

ດີຄືກັນ ຄຳທວາຍພາສາຈີນວ່າແນວໃດ ສົມແພງ ພາສາຈີນເອີ້ນວ່າ ມີຢູ ໂອ້ ມີຢູ ອືມ ເອີ ຄົນຮຸ່ນແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ພໍ່ແຕ່ແມ່ເພິ່ນມັກມີຄຳທວາຍເດ ມາທວາຍກັນ ແຕ່ວ່າທຸກມື້ນີ້ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນແລ້ວ ຄົນສະໄໝໃໝ່ນີ້ຫຼາຍຄົນ ອາດຈະບໍ່ຮູ້ຈັກ ແມ່ນຫວາ ອືມ ທວາຍແບບໃດ ລອງເວົ້າມາເບິ່ງດູ ເອີ ຊິທວາຍສົມແພງລອງເບິ່ງຊັ້ນນະ ອືມ

ແມ່ນໄດເນາະ ອື ແຕ່ກ່ອນການຄົມມະນາຄົມທຳມາຄ້າຂາຍກໍແມ່ນໃຊ້ເຮືອເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແລະ ສົມແພງກໍມີຄຳທວາຍມາທວາຍວິໄລພອນຄືກັນ ຫວາ ເອົາ ທວາຍມາເລີຍຊັ້ນນະ ນີ້ແລະ ເຈົ້າຂໍ້ຄຳທວາຍ ຕອບໄດ້ ກ້າເວົ້າເນາະ ຮູ້ໝົດແມ່ນບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີໃຜດອກຊິຮູ້ເບີດທຸກຢ່າງ ພາສາອັງກິດເວົ້າວ່າ nobody is perfect ເພິ່ນວ່າ ພາສາຈີນນີ້ເວົ້າແນວໃດ ອືມ ພາສາຈີນເວົ້າວ່າ 人无完人 ອໍ ເອົາມາຟັງຄຳທວາຍຂອງສົມແພງດີກວ່າ ມີກົກບໍ່ມີ ຮາກ ມີໝາກບໍ່ມີໃບ ມີແຕ່ສາຍໄປທົ່ວແດນດິນດ້າວ ແມ່ນຫຍັງ ໂອ້ຍ ງ່າຍໂພດ ອື ທ່ານຜູ້ຟັງກໍຮູ້ຄືກັນອັນນີ້ນະ ແມ່ນວະ ອື ແມ່ນຫຍັງລະ ຕອບມາເບິ່ງດູ ຊິຍາກຫຍັງ ກະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເດ້ ມີກົກບໍ່ມີຮາກ ມີໝາກບໍ່ມີໃບ ກະແມ່ນເສົາໄຟຟ້າ ເຫັນບໍ່ ໝາກມັນກະແມ່ນໝາກກັນໄຟ ເອີ ເຫັນບໍ່ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີໃບ ສັງເກດເບິ່ງແມ້ ຢູ່ເສົາໄຟຟ້າຫັ້ນນະ ແຕ່ມີແຕ່ສາຍໄປທົ່ວແດນດິນດ້າວ ແມ່ນບໍ່ລະ ອື ແມ່ນແລ້ວ ຄັນຊັ້ນ ຕັກບໍ່ເຕັມ ບໍ່ຕັກກໍເຕັ ມເດ ແມ່ນຫຍັງ ໂອ້ຍ ອັນນີ້ກິນແຊບຕົວ ໝາກພ້າວນີ້ ນ້ຳຢູ່ໃນໜ່ວຍມັນນັ້ນເຕັມຕະຫຼອດ ແມ່ນບໍ ແມ່ນແລ້ວ ໂອ້ຍ ເລື່ອງໃດວິໄລພອນກໍຕອບໄດ້ໝົດ ບໍ່ທວາຍດີກວ່າ ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ຄົນມັກຮ້ອງເພງ
ມີຜົວເມຍຄູ່ໜຶ່ງ ຜົວຫັ້ນຊື່ວ່າທ້າວບຶ້ມ ນາມສົມມຸດ

ຕັ້ງແຕ່ພົບມາ ບໍ່ເຫັນໃຜງາມປານເຈົ້າ ຝ່າຍເມຍໄດ້ຍິນກໍຍິ້ມເປີ້ຍໆຢູ່ໃນໃຈ ດີໃຈຜົວຍ້ອງເນາະ ມື້ໜຶ່ງຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນມາ ເມຍບອກທ້າວບຶ້ມຜູ້ເປັນຜົວວ່າ ອ້າຍບຶ້ມ ເອົາເຄື່ອງໄປຊັກຊ່ວຍນ້ອງແດ່ ເຄື່ອງນ້ອງກ ອງໄວ້ເຕັມຢູ່ຫັ້ນ ນ້ອງຊັກບໍ່ໄດ້ ນ້ອງເຈັບມື ເມື່ອຜົວໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ກໍຄິດພໍ້ເພງທຳນອງອິນເດຍອີກເພງໜຶ່ງ ແລະກໍຮ້ອງອອກໄປວ່າ ອັນໃດກະກູນີ້ ກາງຄືນກະກູນີ້ ກາງເວັນກະກູນີ້ ເອົາລູກກະກູນີ້ ຊັກເຄື່ອງກ ະກູນີ້ ນາງເມຍເອີຍ ອີ່ນາງເມຍເອີຍ ຈັ່ງແມ່ນສະບາຍໆແທ້ນໍ ຮ້ອງເພງຍັງບໍ່ທັນສຸດ ເມຍກໍເລີຍຕອບເປັນເພງມາວ່າ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກ ໄປບໍ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໄປບໍ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 ເມກາເຮີດ

ທ່ານກຳລັງມ່ວນຊື່ນກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ໃນລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ແມ່ນແລ້ວ ທ່ານຟັງລາຍການພວກເຮົາແລ້ວ ມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດ ກໍຢ່າລືມ ສົ່ງຂ່າວສົ່ງຄາວມາຫາພວກເຮົາແດ່ ວິທີງ່າຍໆ ກໍແມ່ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນມາທີ່ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ຫຼືວ່າຈະສົ່ງທາງອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວພວກເຮົາກໍແມ່ນຈື່ງ່າຍ lao@cri.cn ໂທລະສັ ບມາກໍແຮ່ງດີ 00861068892192 ຫຼືວ່າຈະສົ່ງມາເບີສ່ວນຕົວວິໄລພອນນີ້ກໍໄດ້ 00861302075372 ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ຫຼືວ່າເບີສົມແພງກໍໄດ້ 008618618105868 ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຊັ່ນດຽວກັນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານໃດມີປະສົບການຊີວິດ ຫຼືວ່າມີເລື່ອງທີ່ດີ ກໍສົ່ງໄປໃຫ້ ພວກເຮົາໂລດ ແມ່ນແລະ ຈະນຳມາເລົ່າແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມໃຫ້ມີລາຍການນຳກັນ ແມ່ນ ຢ່າເກັບໄວ້ລ້າໆເນາະ ສົ່ງໄປໃຫ້ພວກເຮົາໂລດ ຂໍຂອບໃຈລ່ວງໜ້າ ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງຕໍ່ໄປອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ເມຍມືຖື

ໂກ້ສົມຊື່ ເພາະວ່າໄປທາງໃດແມ່ນຜູ້ສາວຕອມປານແມງພູ່ ໂອ້ໂຫ ທ້າວໂກ້ໄປທາງໃດແມ່ນບໍ່ມັກເອົາເມຍໄປນຳ ປະໄວ້ຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ກໍມີສາວນ້ອຍຕິດຕ້ອຍຫ້ອຍຕາມບໍ່ຂາດ ໂອ້ຍ ເປັນຄົນເຈົ້າຊູ້ວ່າຊັ້ນຊະເ ນາະ ອື ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າກະຕ້ອງເຈົ້າຊູ້ກະເປົາຕຶງໃດ໋ ຄັນເຈົ້າຊູ້ກະເປົາແປນີ້ກໍແລ້ວເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ແມ່ນແລ້ວ ມີມື້ໜຶ່ງ ທ້າວໂກ້ໄປພົບປະສັງສັນກັບໝູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບໜ້າພໍ້ຕາກັນດົນ ອື ໂດຍມີສາວນ້ອຍຄຽງຂ້າງໄປ ພ້ອມ ໝູ່ຄົນໜຶ່ງກໍເລີຍຖາມວ່າ ໄອ້ສ່ຽວໂກ້ເອີຍ ອັນເຮົານີ້ຄືບໍ່ເຫັນໂຕນີ້ເອົາແມ່ສ່ຽວມານຳຈັກເທື່ອວະ ເອົາແຕ່ອີ່ນ້ອຍໜ້າແຫຼ້ມໆນີ້ໄປນຳຕະຫຼອດ ອັນແມ່ນໂຕຄິດແນວໃດ ສ່ຽວໂກ້ກໍເລີຍຕອບວ່າ ຢ່າໄປຄິດຫ ຍັງຫຼາຍສ່ຽວເອີຍ ແມ່ສ່ຽວຫັ້ນປະໄວ້ຢູ່ເຮືອນ ອັນນັ້ນເຂົາເອີ້ນວ່າ ເມຍຕັ້ງໂຕະ ສ່ວນສາວນ້ອຍນີ້ໄປໃສກໍເອົາໄປນຳ ບໍ່ແມ່ນເມຍນ້ອຍໃດ໋ສ່ຽວ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ເມຍມືຖື
ອ້າວ ກໍຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພ ຜິດພາດປະການໃດກໍຜິດໃຈຂໍໂທດເນາະ ຟັງໃຫ້ເປັນສິ່ງໄດ້ຍິນເປັນວາດ ຄືວ່າລະ ຟັງໃຫ້ມ່ວນໃຫ້ຊື່ນ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍອາລົມ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ຜູ້ຊາຍບາງຄົນກໍເປັນແນວນີ້ແຫຼ ະ ແມ່ນວາ ວິໄລພອນບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນແນວນີ້ຕີ້ ບໍ່ດອກ ວິໄລພອນບໍ່ເຄີຍເຈົ້າຊູ້ ສົມແພງເດ ບໍ່ເປັນແນວນີ້ຕີ້ ຄືກັນ ຄືກັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ເປັນຄືກັນ ຄືເລື່ອງເລົ່າມານີ້ຫັ້ນແມ່ນບໍ່ ອື ບໍ່ແມ່ນ ອ້າວ ຄືກັນກັບວິໄລພ ອນຫັ້ນນາ ຮັກດຽວໃຈດຽວ ໂອ້ ດີແລ້ວຊັ້ນນະ ເອົາ ກໍຫວັງວ່າເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົານຳມາເລົ່າສູ່ຟັງ ກໍຄົງຈະສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ສ້າງຮອຍຍິ້ມໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ມື້ນີ້ເວລາຂ ອງລາຍການກໍມາເຖິງຕອນທ້າຍແລ້ວ ກ່ອນຈາກກັນກໍຂໍຢ້ຳອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ ທ່ານໃດມີເລື່ອງດີໆ ມ່ວນໆ ກໍຢ່າເກັບໄວ້ ສົ່ງໄປໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວນຳກັນ ຈະເປັນພະຄຸນຢ່າງສູງ ຖືກຕ້ອ ງແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງບົດເພງປິດທ້າຍລາຍການຕື່ມອີກ ໝົດເພງໝົດເວລາ ບໍ່ໄດ້ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີມື້ນີ້ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ກໍຕ້ອງລາທ່ານໄປອີກເຊັ່ນເຄີຍ ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງ ຂໍຄວາມສຸກໂ ຊກດີຈົ່ງເກີດມີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກທິວາລາຕີການ ສະບາຍດີ